SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook ການຕາຍແບບງຽບໆ ຄືບໍ່ຄ່ອຍຈະຮູ້ສຶກ ມີຫຼາຍແນວແທ້ໆ ໃນຫວ່າງເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 2020 ນີ້ ຄືບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາລີຍຫາກກໍປະສົບກັບຄວາມຮ້ອນ ອັນຮ້ອນອັນເອົ້ າຫຼາຍແທ້ໆ ແລະ ມີຄາດຄະເນວ່າ ລານີນາຈະນຳເອົານ້ຳຟ້ານ້ຳຝົນມາເທທອກໃສ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ປຽກແອະແຊະໃນຍາມລະດູຮ້ອນຂອງປີນີ້ ກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາອົດສະເຕຣເລຍກະຕວງວ່າ ຄື້ນ ຄວາມຮ້ອນຄວາມເອົ້າໃນປະເທດນີ້ຈະຍືດຍາວກວ່າເກົ່າ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍບອກເຕືອນວ່າໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນເມື່ອຢູ່ໃນຕຶກໃນເຮືອນໃນບ້ານໃນຊ່ອງ ແລະ ໃນເມື່ອຢູ່ກາງແຈ້ງ outdoor ເພື່ອເປັນການປ້ອງ ກັນບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍມີບັນຫານຳກະແສແສງແດດ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈະເກີດມາຈາກຄວາມອົບເອົ້າ ຮ້ອນ ທີ່ຈະກະທົບກະເທືອນສຸຂະພາບ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍອາດຈະກາຍເວລາຄວາມຮ້ອນອັນທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດມາ ແລ້ວ ແຕ່ ດຣ Andrew Watkins ຜູ້ນຳກິດຈະການວຽກງານຊັບພະຍາກອນອາກາດ ຄາດຄະເນວ່າ ກະທັ່ງທີ່ວ່າມີອາກາດທີ່ເຢັນຍ້ອນລານີນາກໍຕາມ ອົດສະເຕຣເລຍຍັງປະສົບກັບຄື້ນຄວາມຮ້ອນໃນລະດູຮ້ອນຂອງປີນີ້ 2020-2021 ຢູ່

ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍຮູ້ບໍ່ວ່າ ທ່ານຕ້ອງດື່ມນ້ຳຫຼາຍປານໃດຕໍ່ມື້ 24 ຊົ່ວໂມງ ອີງຕາມສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແມ່ນວ່າຜູ້ຊາຍເຕັມກະສຽນຕ້ອງດື່ມນ້ຳ 3.7 ລິດຕໍ່ມື້ ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ເຕັມກ ະສຽນນັ້ນຕ້ອງດື່ມ 2.7 ລິດ ຄືນ້ຳລ້າໆ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອາຫານ ແນ່ນອນ ບໍ່ແມ່ນສຸລາ ດຣ ວາວິກ ທິກ

ນຳພາຄົນດັ່ງກ່າວເຂົ້າຢູ່ໃນບ່ອນເຢັນ ໃນຮົ່ມ ໃຫ້ກິນນ້ຳເຢັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຢັນຫຼາຍແທ້ໆ ແລະ ຖອດຖອນເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມັນຊຸ່ມເຢັນ ຫຼື ປຽກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລາວເຢັນລົງໂດຍໃຊ້ພັດລົມ ແລ ະ ເຮັດໃຫ້ຕົນໂຕຂອງລາວຊຸ່ມ ຕາມທີ່ເຄີຍລ້ຽງສັດມາຫຼາຍໆຊະນິດແລ້ວ ແມ່ນວ່າ ຕົວຢ່າງ ຄັນສັດເປັນ Heat Stress ອຸນຫະພູມໃນຕົນໂຕຂອງມັນຈະຮ້ອນຫຼາຍໂພດ ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າເອົາມັນແຊ່ລົງນ້ຳເລີຍ ຈົນມັນ ເຊົາຫັນໃຈແຮງໆພຸ້ນແຫຼະ ໄກ່ກໍຄືກັນ ນົກດ້ວຍ ແຕ່ແມວນັ້ນບໍ່ຮູ້ນຳເດີ້ ເພາະບໍ່ເຄີຍລ້ຽງແມວ ກະທັ້ງທີ່ອຸນຫະພູມອາດເປັນສິ່ງທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ເຮັດໃຫ້ຫຍັງເສຍຫາຍ ແມ່ນວ່າທ່ານ Chris McMillan ທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບມະເ ຮັງ

ກະແສ UV ຂອງກະແສແສງແດດເປັນໄພອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊາບ ແລະ ເຫັນມາແລ້ວ ແມ່ນວ່າໜ້າເຂົ້າຝ້າແມ່ນເກີດມາຈາກກະແສ UV ດ້ວຍ ໃຫ້ຫຼົບແດດ ໂດຍສະເພາະຈາກກະແສ UV ໂດຍກ ານໃສ່ໝວກບັງໃບໜ້າໄວ້ ຫຼົບແດດ ຫຼົບ UV ເປັນເວລາຍືດຍາວໆນານເຖິງຫຼາຍປີພຸ້ນແຫຼະ ຝ້າຕາມໃບໜ້າກໍຈະໝົດໄປເອງ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນອາການອື່ນໆ ໃຫ້ຮູ້ໄວ້ວ່າປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເປັນເມືອ ງເອກຂອງການເປັນມະເຮັງຜິວໜັງຂອງໂລກນີ້ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 11,500 ຄົນ ຖືກກວດເຫັນເປັນມະເຮັງຜິວໜັງ Skin Cancer ໃນແຕ່ລະຟ້າລະປີ ການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ການຖືກກະ ແສ UV ຫຼາຍ ເປັນເວລາຍາວນານຫຼາຍ ສາມາດນຳພາໃຫ້ເປັນມະເຮັງຜິວໜັງຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງ

ຄື Slip Slop Slap Seek and Slide ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າສິ່ງທີ່ເວົ້າມານັ້ນແມ່ນຫຍັງ Slide ແມ່ນໃຫ້ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ປົກຫຸ້ມເນື້ອໜັງເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ Slop ທາເນື້ອໜັງທີ່ຖືກແສງແດດໂດຍຢາກັນແດດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີໆ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ SPF 30 ຂຶ້ນໄປ ເປັນເວລາ ດົນນານ 20 ນາທີ ກ່ອນທີ່ຈະອອກແດດ ແລະ ໃຫ້ທາມັນຢູ່ເລື້ອຍໆ Slap ໃຫ້ໃສ່ໝວກ ປົກປ້ອງໃບໜ້າ ຄໍ ແລະ ຫູ Seek ໃຫ້ເຂົ້າຮົ່ມຕ່າງໆ Slide ໃສ່ແວ່ນຕາກັນແດດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີໆ ຫຼື ປົກປິດຕາເທົ່າທີ່ຈະກະທຳໄດ້ ນັ້ນແມ່ນ Slide Slop Slap Seek and Slide ເພື່ອກັນກະແສ UV ທີ່ມາຈາກແສງແດດ

ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໃນປີ 2018 ຜູ້ຊາຍ 965 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຍິງ 464 ຄົນ ຄືທັງໝົດ 1,429 ຄົນ ຕາຍຍ້ອນມະເຮັງຜິວໜັງ Melanoma ແຕ່ໃນປີ 2020 ນີ້ ມີການກະຕວງວ່າຈະຕາຍຍ້ອນມະເຮັງຜິວໜັງນັ້ນເຖິງ 1,375 ຄົນ 891 ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ 484 ຄົນ SBS ລາວ ຜ່ ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ